گېرمانىيەنىڭ ئەركىن دېموكراتلار پارتىيىسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى گېرمانىيە پارلامېنتىدا يېڭى قۇرۇلغان ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ رەئىسى پېتېر ھايت گېرمانىيە پارلامېنتىنىڭ كېلەر يىلى ئۇيغۇر ئىرقى قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى ئۈمىد قىلغان پېتېر ھايت بەشىنچى سентەبىر گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى قۇرۇلۇپ ئۇنىڭ رەئىسلىكىنى ئۈستىگە ئېلىشىنىڭ ئارقىسىدىنلا گېرمانىيەنىڭ فرانكفورت خەۋەرلىرى گېزىتىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ گېرمانىيە پارلامېنتىنىڭ كېلەر يىلى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان نۆۋەتتە ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى فرانسىيە بېلگىيە گوللاندىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنتلىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغان ياكى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلغانلىقىنى قوبۇل قىلغان بولسىمۇ لېكىن ھازىرغا قەدەر گېرمانىيە پارلامېنتىدىن ھېچقانداق سادا چىقمىغانىدى خەۋەرلەردە كۆرسىتىلىشىچە پېتېر ھايت يەنە خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى لاگېرلارنى چوقۇم تاقىشى كېرەكلىكىنى ئېيتقان. پېتېر ھايت مۇنداق دېگەن، كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىدا بىز ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى ئۇزۇندىن بۇيان بىر تەرەپ قىلىپ كېلىۋاتىمىز. ئۆتكەن يىلى مەن كومىتېتنىڭ تەيۋەن ۋە ياپونىيەنى زىيارەت قىلىش ئۆمىكىگە باشچىلىق قىلدىم. بىز بۇ يەردە خىتايدىن قېچىپ چىققان ئۇيغۇرلار بىلەن كۆرۈشتۇق. كېيىنرەك يېشىللار ۋە سوتسىيال دېموكراتلار پارتىيىسىدىكى خىزمەتداشلىرىم بىلەن پارلامېنت گۇرۇپپىسى قۇرۇش ئويىمىز كۈچەيدى. ئۇنىڭدىن سىرت بىز فېدېراتسىيە ھۆكۈمىتى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن خىتاي ئىستراتېگىيەسىدە كىشىلىك ھوقۇقنى تىلغا ئېلىۋاتىمىز. مېنىڭچە بۇنىڭدىن كېيىن ئۈلگە بولۇش ياخشى ئىش. بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىزنى ئەخمەق قىلىشىغا يول قويمايمىز. بىز بۇ تېمىدا داۋاملىق ئىشلەيمىز. توققۇزىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى گېرمانىيە پارلامېنتىدىكى سوتسىيال دېموكراتلار پارتىيەسى خىرىستىيان دېموكراتلار ئىتتىپاقى ئەركىن دېموكراتلار پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى بىرلىشىپ گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىغان پېتېر ھايتنىڭ بىلدۈرۈشىچە نۆۋەتتە گېرمانىيەدىكى نۇرغۇن كىشىلەر شىنجاڭدا يۈز بېرىۋاتقان ئىشلارنى ياخشى بىلمەيدىكەن

ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ۋېدانت پاتېلنىڭ ئېيتىشىچە ئامېرىكا خىتاينىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان يېڭى دۆلەت خەرىتىسى بەزى دۆلەتلەرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغانلىقىغا دىققەت قىلغان ۋېدانت پاتېل ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ بەشىنچى سېنتەبىردىكى كۈندىلىك ئاخبارات يىغىنىدا مۇنداق دېگەن يېڭى خەرىتىدە ئىپادىلەنگەن جەنۇبىي دېڭىزدىكى چېكىتلىك لىنىيىگە نىسبەتەن ئامېرىكا نۇرغۇن دۆلەتلەرگە ئوخشاش بۇ خەرىتىدە ئەكس ئەتتۈرۈلگەن قانۇنسىز دېڭىز تەلىپىنى رەت قىلىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى ئۆزىنىڭ يېڭى ئۆلچەملىك دۆلەت خەرىتىسىنى ئېلان قىلغان. خەرىتىدە خىتاي ھىندىستان چېگرىسى ۋە جەنۇبىي دېڭىز قاتارلىق تالاش تارتىشتىكى بەزى جايلار خىتاي زېمىنىغا كىرگۈزۈلگەن. بۇ ھىندىستان، مالايسىيا، فىلىپپىن قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغان ئىدى.

شۇڭلاشقا سىز ئامېرىكىنىڭ رايوندىكى ئىتتىپاقداشلىرىمىز ھەم شېرىكلىرىمىز بىلەن زىچ ھەمكارلىشىپ ئۇلارنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغداشقا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى كۆرۈۋاتىسىز دېگەن ئۇنىڭ ئېيتىشىچە بۇ خەرىتە خىتاينىڭ خەلقئارا ئىگىلىك ھوقۇق چۈشەنچىسىنى قالايمىقانلاشتۇرۇش جەھەتتىكى ئىزچىل ھەرىكىتىنىڭ داۋامى بولۇپ ئۇ چېگرىنى قايتا ئايرىش ئۈچۈن يېڭى ھالەت ياراتماقتا ئىكەن. ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىك كومىتېتىنىڭ ستراتېگىيىلىك ماسلاشتۇرغۇچى ئەمەلدارى جان كېربىمۇ بۇ ئاينىڭ باشلىرى ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئامېرىكىنىڭ بېيجىڭنىڭ ساختا دېڭىز ئوكيان تەشەببۇسلىرىغا داۋاملىق زەربە بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
ئاۋسترالىيە دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۇيغۇرشۇناسلىق تەتقىقاتچىسى مايكىل كلارك ئالتىنچى سېنتەبىر دىپلومات ژۇرنىلىدا ماقالە ئېلان قىلىپ، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ شىنجاڭنى ئۆزگەرتىش ئۇرۇنۇشى كۆچمەنلەر مۇستەملىكىسىنىڭ قىسقا ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك ئېھتىياجىنى چىقىش قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن. مايكل كلاركنىڭ ئېيتىشىچە، بەزىلەر خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىدىن باشلاپ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەملىك باستۇرۇشنى شىنجاڭ ياكى شىنجاڭغا ئالاقىدار تېررورلۇق ۋەقەلىرىگە قارىتىلغان چۈشىنىشكە بولىدىغان ئىنكاس دەپ قارىسىمۇ، لېكىن رايوندىكى باستۇرۇش سىستېمىسىنىڭ ھەر بىر ھالقىسىنى ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىپ بىرلەشتۈرگەندە، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ پەقەت تۈركىي مۇسۇلمانلارنىڭ خاسلىقىنى يوقىتىپ خىتايلار بىلەن ئىناق ئۆتۈشكە كۆندۈرگەندىلا ئاندىن خىتاي بىخەتەرلىككە ئېرىشىدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنى بايقىغىلى بولىدىكەن مايكل كلارك شىنجاڭدا بىخەتەرلىك نامىدىكى ئىجتىمائىي لايىھەلەش ماۋزۇلۇق ماقالىسىدە يەنە ئەمەلىيەت خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ شىنجاڭنى ئۆزگەرتىشتە ئىككى قاتلاملىق ئۇسۇل قوللانغانلىقى بۇ كۆچمەنلەر مۇستەملىكىسىنىڭ قىسقا ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك ئېھتىياجلىرىنى چىقىش قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە ئالدى بىلەن خىتاي ئۇيغۇرلارنىڭ رادىكاللىق ئىپادىلىرىگە قاراپ ئۇلارنى ئىجتىمائىي تۈرلەرگە ئايرىغان ئاندىن كىملەرنىڭ تۇتقۇن قىلىنىپ قايتا تەربىيەلەشكە ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى بېكىتكەن ئۇنىڭدىن سىرت كومپارتىيە يەنە دۆلەتنىڭ ھامىيلىقىدا ئۇل ئەسلىھەلەر قۇرۇلۇشى ۋە سانائەت تەرەققىياتىغا مەبلەغ سېلىپ ئۇيغۇر نوپۇسىنى كۆچۈشكە مەجبۇرلىغان مايكل كلارك خىتاينىڭ بۇ ئارقىلىق شەھەرلىشىشنى ۋە ئىجتىمائىي ئىقتىسادىي تەرەققىياتنى تېزلەتكەنلىكى بۇنىڭدىكى مەقسىتىنىڭ مەزكۇر رايوننى نوپۇس ئىقتىسادىي ۋە ئەمەلىي جەھەتلەردىن ئاتالمىش نورمال ئۆلكىگە ئايلاندۇرۇشتەك ئۇزۇن مۇددەتلىك نىشاننى چىقىش قىلغانلىقىنى تەكىتلىگەن مايكل كلاركنىڭ قارىشىچە شىنجاڭدا بىخەتەرلىك سىستېمىسى قۇرۇشنىڭ دەسلەپكى مەنبەسى تېررورلۇق ئەندىشىسىدىن كېلىپ چىققان بولسىمۇ بىراق كومپارتىيە ھازىر قايتا تەربىيەلەش ۋە سىستېمىلىق نازارەت شىنجاڭنى ۋە بۇ رايوندىكى مۇسۇلمان تۈركىي ئاھالىلەرنى ئۇزۇن مۇددەتلىك ئۆزگەرتىشنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن تەمىنلىدى دەپ قارىماقتىكەن. غەربنىڭ گازىنى شەرققە يۆتكەش تۇرۇبا يولى تۆتىنچى لىنىيىسىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى بۆلىگىنىڭ كۆپ قىسمى ئاساسەن پۈتكەن. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئالتىنچى سېنتەبىر بەرگەن خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە ئۇيغۇر ئېلىدىكى بۆلىكى ئۇلۇغچات ناھىيىسىدىن باشلىنىدىغان مەزكۇر تۇرۇبا يولىنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالى يەتمىش بىر پۈتۈن ئوندا بەش پىرسەنتكە يەتكەن غەربنىڭ گازىنى شەرققە يۆتكەش قۇرۇلۇشىنىڭ بىر پارچىسى بولغان تۆتىنچى لىنىيە گاز تۇرۇبا يولى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى ئۇنىڭ ستراتېگىيىلىك ئېنېرگىيە بازىسىغا ئايلاندۇرۇش پىلانىنىڭ بىر پارچىسىدۇر

غەربنىڭ گازىنى شەرققە يۆتكەش تۇرۇبا يولى قۇرۇلۇشىنىڭ بىرىنچى لىنىيىسى ئىككى مىڭىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا پۈتۈپ ئىشقا كىرىشكەن ئەينى ۋاقىتتا بۇ قۇرۇلۇش مۇھىت قوغدىغۇچىلار ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ قاتتىق قارشىلىقىغا ئۇچرىغان ئىدى شىنجاڭ گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇلۇغچاتتىن باشلىنىدىغان تۇرۇبا يولى تۆتىنچى لىنىيىسى نىڭشيانىڭ جۇڭۋېي شەھىرىگە تۇتىشىدىغان بولۇپ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى ئۈچ مىڭ ئۈچ يۈز قىرىق كىلومېتىر كېلىدىكەن خەۋەردە ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى قىسمىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقىنىڭ بەش يۈز سەكسەن ئۈچ كىلومېتىر كېلىدىغانلىقى نۆۋەتتە ئۇنىڭ بەش يۈز ئاتمىش بىر كىلومېتىرلىق تۇرۇبا يولىنى كەپشەرلەش تاماملانغانلىقى بىلدۈرۈلگەن شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە تۇرۇبا يولىنىڭ تۆتىنچى لىنىيىسىنىڭ تۇرپان بىلەن جۇڭۋېي ئارىسىدىكى مىڭ يەتتە يۈز قىرىق بەش كىلومېتىرلىك قىسمى بۆلىكى ئۇنىڭ ئەڭ ئاساسلىق قىسمى ئىكەن خەۋەردە تەبىئىي گاز تۇرۇبا يولىنىڭ تۆتىنچى لىنىيىسى پۈتسە، غەربنىڭ گازىنى شەرققە يۆتكەش تۇرۇبا يولىنىڭ قالغان لىنىيىلىرى بىلەن بىرلىشىپ، خىتاينىڭ ئېنېرگىيە ستراتېگىيىلىك قانىلىنى تېخىمۇ مۇستەھكەملەيدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. بەزى ئانالىزچىلار خىتاينىڭ بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى، ئۇيغۇر ئېلىنى ئۇنىڭ ئېنېرگىيە بازىسىغا ئايلاندۇرۇش پىلانى قاتارلىق ئامىللار خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىشىدىكى

ئۆتكەن ھەپتىدىكى ئاڭلىتىشىمىزدا بېيجىڭدا شىركەت ئاچقان ۋە نەتىجىلىرى خىتاي ئاخباراتى تەرىپىدىن بىر مەزگىل كەڭ تەشۋىق قىلىنغان ياش كارخانىچى ئابدۇخەبەر مۇھەممەدنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلغان ئىدۇق مۇخبىرىمىزنىڭ ئىلگىرىلەپ ئەھۋال ئېنىقلىشى داۋامىدا ئۇنىڭ ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرى ئون نەچچە سەپدىشى بىلەن تەڭ سوتلانغانلىقى ۋە ئون بەش يىللىق كېسىۋېتىلگەنلىكى ئايدىڭلاشتى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان، ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ ئۆتكەن ھەپتە رادىيومىزغا يەتكۈزگەن ئۇچۇرىدا، بېيجىڭدا مائارىپ مەسلىھەت شىركىتى ئاچقان ياش كارخانىچى ئابدۇخەبەر مۇھەممەتنىڭ دىنىي ئەسەبىيلىك ۋە مىللىي بۆلگۈنچىلىك بىلەن ئەيىبلىنىپ سوتلانغانلىقى قەيت قىلىنغان. ئۇچۇردا يەنە ئەسكەرتىلىشىچە، ئابدۇخەبەرنىڭ دىنىي ئەسەبىيلىك بىلەن ئەيىبلىنىشىگە ئۇنىڭ ئىلگىرى ئاقسۇدىكى مەزگىلدە بىر جامائەت سورۇنىدا ھالال يېمەكلىكلەرنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە سۆز قىلغانلىقى سەۋەب بولغان تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان بېيجىڭدىكى شىنجاڭلىقلارغا ياردەم بېرىش ۋە شىنجاڭلىقلارنى باشقۇرۇش ئىشخانىسى خادىمى ئابدۇخەبەرنىڭ تۇتۇلۇش سەۋەبى ھەققىدە مەلۇمات بېرەلمەيدىغانلىقىنى، چۈنكى بۇنىڭ دۆلەت مەخپىيەتلىكىگە ياتىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
ئابدۇخەبەرنىڭ بۇ دوكلاتىنى يوللىغاندىن كېيىن، بۇ ساقچىلار بىلەن بىللە سىز شۇ بىللە باردىڭىزمۇ ئۈرۈمچىگە ئاقسۇغا ياكى ياق ئۇنداق ئىشتىن بولمىدىغۇ ئۇ پۈتۈن ئۆزىنىڭ قىلمىشى ئۆزىنىڭ ئۆزى سوتقا قاتناشتىڭىزمۇ بۇ سوتتا نېمە دەپ ئەيىبلەندى قاراڭ بۇ ئىشنى بۇ بەك زام دەپ يۈرەرسىز بىز خۇددى بۇ ھەممە ئېنىق بىز ئۇچۇرنى بەرسەك بولمايدۇ بۇنىڭ ئۇ چەت ئەلگە ئۆلۈپ مەسلىھەت بېرىپ چىقارغان ئوقۇغۇچىلىرىدىن مەسىلە چىقتى دېگەن گەپ راست گەپمۇ
خىتاينىڭ ئاشكارىلانغان مەخپىي ھۆججەتلىرىدىن توققۇزاق ساقچى ئارخىپلىرىدا زور بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ يېمەك ئىچمەكتە ھالال ھارامنى ئايرىغانلىقى ۋە ياكى ھالال ھارامنى ئايرىشنى تەشەببۇس قىلغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلغانلىقى خاتىرىلەنگەن يەنە ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان ئابدۇخەبەرنىڭ ساۋاقداشلىرىدىن بىرى ئۇنىڭ دادىسىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە تونۇلغان ئارمان يېمەك ئىچمەك شىركىتىنىڭ ئاقسۇدىكى ۋاكالەتچىسى ئىكەنلىكى شۇڭا ئابدۇخەبەرنىڭ دادىسىنىڭ سودىسىغا ھەمكارلاشقان مەزگىلىدە ھالال يېمەكلىكلەرنىڭ تازىلىق ۋە بىخەتەرلىك جەھەتتىن ئۈستۈنلۈكىنى سۆزلىگەن بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئەسكەرتىدۇ.
مۇشۇ ئاقسۇدىكى ئارمان تاللا بازارلىرىنىڭ ھەممىسى شۇ مۇشۇ بالىنىڭكى ئاتا ئانىسىنىڭكى قولىدىكەن شۇ. ئەمدى ئارمان تاللا بازىرى بولغاندىكىن شۇ ئېنىق يېمەكلىك سېتىلىدىغان بولغاندىن كېيىن شۇ جەريانلاردا شۇ بەلكىم ئەمدى ھالال يېمەكلىكلەر شۇ ئارمان دۇكىنىمىزدا كۆپ ھەمىشە ياخشى سېتىلىدۇ بەلكىم شۇنى ئەمدى شۇ تاللا بازىرى تىجارەت جەريانى بەلكىم شۇ نەرسىنى تەشۋىق قىلغان بولۇش ئېھتىمالغا يېقىن شۇ ئاتا ئانىسى شۇ يېمەك ئىچمەك مۇشۇنداق تاللا بازىرى تىجارەت بىلەنمۇ شۇغۇللىنىدىكەن ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ ئىنكاسىدا بايان قىلىنىشىچە، ئابدۇخەبەر ھالال يېمەكلىكلەرنىڭ ئەۋزەللىكى ھەققىدە گەپ قىلغان سورۇندا يىگىرمىگە يېقىن كىشى بار بولۇپ، بۇلارنىڭ ھەممىسىلا سوتلانغان. ئىنكاستا دېيىلىشىچە، بۇ سوتلانغانلارنىڭ ئىچىدە ئۈچ نەپىرى ئابدۇخەبەرنىڭ تۇغۇلىپ ئۆسكەن يېزىسى كەلپىن ناھىيەسىنىڭ يۈرچى يېزىسىدا ئىكەن. يۈرچى يېزىسىدىن تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان بىر كەنت ساقچىسى بۇ يېزىدىن ئابدۇخەبەر مەمەتكە چېتىلىپ ئۈچ كىشى تۇتۇلغانلىقى ۋە كەلپىن ناھىيەسى بويىچە ئالتە كىشى تۇتۇلغانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
سىز بىلەن شۇ كۈنى بۇ ھەمكارلاشقانلار كىملەر بولدى؟ قايسى قايسى ساقچىلار بولدى؟
مەن كەتسەم مۇشۇ ھەربىيلەر بار ئىكەن. قورال بوترەكنى يوقالاپ تۇرۇپتۇ، بىر مۇشتنى ئېيىغا قالاپ تۇرۇپتۇ. سىز ئۇنى شۇلارغا تاپشۇرۇپ بەردىڭىز؟ ھە شۇنداق بولدى. كەلپىن بويىچە قانچە ئادەم تۇتۇلغان بولدى؟ مۇشۇ ئابدۇخەبەر مەمەتكە باغلىنىپ.
باياتىن بولغان گەپتە بىر ئالتە ئادەم تۇتقان قاپىرى گەپلىشىنى قايتا دەگەندىن كېيىن. بۇ خادىم يەنە ئۆزى كۆرگەن ۋە ئاڭلىغانلىرىغا ئاساسەن ئاقسۇدا ئېچىلغان سوتتا ئابدۇخەبەرنىڭ دېلوسىغا چېتىلىپ جەمئىي ئون نەچچە كىشىنىڭ سوتلانغانلىقىنى دەلىللىدى.
شۇ كۈنكى سوتتا بۇ سوتلانغان ئادەمنىڭ سانى قانچە بوپتۇ شۇ ئابدۇخەبەرگە چېتىلىپ؟ يەنە ئون نەچچە ئادەمنى ئۇنداقتا كېتەمسەن سانىدىن ئېنىق بىر زادى يەتتە سەككىز ئون كېلەمنى دېگەن گېپنى يىغلىتىپ.
بۇ دادىسىغا ھەمكارلىشىش جەريانىدا شۇ ھالال ھارام ھەققىدە بىر گەپ قىلغانلىقى توغرىمۇ سودىدا تىجارەت داۋامىدا بولمىسا بۇ بالىنىڭ ئۇ ئىشلار بىلەن بىر مۇناسىۋىتى بولماسلىقى كېرەك بۇ ئۆزىنىڭ يۇرتىدىن تۇتۇلغانلارنى ساقچىخانىغا تاپشۇرۇشقىلا مەسئۇل بولغانلىقىنى تىلغا ئالغان بۇ خادىم سوتنىڭ ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرقى بىر كۈنى ئەتىگەن مەزگىلىدە ئېچىلغانلىقىدىن خەۋىرى بولغانلىقى ئەمما سوتنىڭ تەپسىلاتى، بولۇپمۇ ئەيىبنامە ھەققىدە خەۋىرى بولمىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
شۇ سىز دېگەن شۇ گۇڭئەنجۈنىڭ باشلىقىنىڭكى دېيىشىچە سوت نەچچىدە ئېچىلىپتۇ شۇ كۈنى؟ نەچچە دېگەندە ئۇ سائەت سەككىزدە يەتتىلەردە. ئاخىرلاشقان ۋاقتى سائەت نەچچىكەن؟ ئاخىرلاشقاندا شۇ ئون بىرلەردە ئاخىرلاشتى لېكىن. باشلىنىشى توققۇز يېرىم ئونلاردا بولغان ۋاقتى. سائەت شۇ ئون توققۇز. ئۇسۇللار ئورنىغانلىقى مۇقايىسىگە ئوخشايتتى.
ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ ئىنكاسىدا دېيىلىشىچە، ئابدۇخەبەرنىڭ مىللىي بۆلگۈنچىلىك بىلەن ئەيىبلىنىشىگە ئۇنىڭ شىركىتىنىڭ مەسلىھەتى ۋە يول كۆرسىتىشى بىلەن چەت ئەلگە چىققان ئوقۇغۇچىلاردىن خىتايغا قارشى پائالىيەتلەرگە قېتىلغانلارنىڭ بايقالغانلىقى سەۋەب بولغان ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىن ئۇيغۇر ئىنفو نامىدىكى بىر ئېكس يەنى تىۋىتتېر ئۇچۇرىدا خەۋەر قىلىنىشىچە، ئابدۇخەبەر مۇھەممەد ئون بەش يىللىق كېسىلگەن تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ئاقسۇ شەھىرىدىكى بىر كەنت ساقچىسى ئابدۇخەبەر مۇھەممەتنىڭ ئون بەش يىللىق كېسىلگەنلىكىنى دەلىللەش بىلەن بىر ۋاقىتتا.
شۇ ئابدۇخەبەر قانچە يىللىق كېسىلگەن بولدى؟ ئون بەشكەنمۇ. قەيەردە ئىكەن ھازىر؟ قەيەر جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋېتىپتۇ؟ ئۇقمايمەن. شۇ ئابدۇخەبەرگە باغلىنىپ، سىزنىڭ تەۋەلىكىڭىزدىن بۇ كېسىلگەنلەرنىڭ سوتلانغانلارنىڭكى تۇتۇلۇش سەۋەبى نېمە؟ ئىككى ئاكىسى خوتۇن بالىلىرىنى ئېلىپ چىقىپ كېتىدىكەن. ئۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە سوتلانغانلار ئارىسىدا بىر ئاكا-ئۇكىنىڭمۇ بارلىقى، ئۇلارنىڭ چەت ئەلگە چىقىپ كەتكەن قېرىندىشى بىلەن تېلېفوندا سۆزلەشكەنلىكى ئۈچۈن تۇتۇلغانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
قېرىنداشلىرى بىلەن تېلېفوندا كۆرۈشۈپتىكەن، شۇنداقمۇ؟ ھە، شۇ تېلېفوندا كۆرۈشەتتىم، لېكىن ئىشىغا مەشغۇل بولغاچقا ئۇنى ئاشۇ ئەنوپ ئاينىدا تائارەتكە تەرەپ قىلدۇق دەپ قىلغان.

ئابدۇخەبەر مۇھەممەتنىڭ مەيلى ئوقۇش، مەيلى تىجارىي ھاياتىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىزىقىدىن چىقمىغانلىقى ئەسكەرتىلگەنىدى.
ئامېرىكا سودا مىنىستىرى جىنا رەيماندو خىتاينى زىيارەت قىلىپ ئۇزۇن ئۆتمەيلا خىتاينىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقى بىر بايانات ئېلان قىلىپ ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قاراتقان زىيارەتلىرىنىڭ سەمىمىي ئەمەسلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ۋە خىتاي ئامېرىكىنىڭ ئىككى ئېغىز چىرايلىق گېپىگە ئالدانمايدۇ دېگەن. خىتاينىڭ بۇ باياناتى ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن مۇناسىۋەتلەرنى نورماللاشتۇرۇش تىرىشچانلىقى ھەققىدىكى مۇنازىرىلەرنى كۈچەيتمەكتە. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي خەۋەرنى ئاڭلايسىلەر. ئامېرىكا بايدېن ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان بىر قانچە مۇھىم ئەمەلدارلىرىنى ئارقىمۇ ئارقىدىن خىتايغا ئەۋەتكەن ئىدى. كۆزەتكۈچىلەر بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەرىكىتىنى ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەرنى نورماللاشتۇرۇش تىرىشچانلىقىنىڭ ئىپادىسى دەپ باھالىغان. بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەنتونى بلىنكېننىڭ خىتايغا قاراتقان رەسمىي زىيارىتى بىلەن باشلانغان بۇ دىپلوماتىيە تىرىشچانلىقى مالىيە مىنىستىرى جەنېت يېللېن كىلىمات ئالاھىدە ئەلچىسى جان كېررى ۋە ئەڭ ئاخىرىدا سودا مىنىستىرى جىنا رەيموندو خانىمنىڭ زىيارىتى بىلەن داۋام قىلغان يۇقىرىدىكى بۇ زىيارەتلەردىن كېيىن ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىدە كۆزگە كۆرۈنەرلىك ياخشىلىنىش بولمىغان بولسىمۇ خىتاينى زىيارەت قىلغان ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى ئۆز نۇتۇقلىرىدا بىردەك خىتاي بىلەن ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنى ساقلاپ قېلىشنىڭ مۇھىملىقىنى ئامېرىكىنىڭ خىتايدىن ئايرىلىش نىيىتى يوقلىغىنى تەكىتلەشكەن ئىدى

بىراق ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن يېقىنلىشىش ستراتېگىيىسى خۇددى يېڭى بوتۇلكىدىكى كونا ئۈزۈم ھارىقىغا ئوخشايدۇ خىتاي ئامېرىكىنىڭ بىر قانچە كەلىمە چىرايلىق سۆزلىرىگە ئالدىنىپ ھوشيارلىقىنى ھەرگىز بوشاشتۇرمايدۇ خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقىنىڭ بۇ باياناتى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەنتونى بلىنكېن باشلىق ئامېرىكا رەھبەرلىرىنىڭ خىتاينى زىيارەت قىلىشى ئارقىلىق مۇناسىۋەتنى نورماللاشتۇرۇش تىرىشچانلىقىنىڭ توغرا بوغان بومىغانلىقى ھەققىدىكى مۇنازىرىلەرنى يەنىمۇ ئۇلغايتتى

بايدىن ھۆكۈمىتى ئەمدى خىتاي كومپارتىيىسىنى ئۆزگەرتىشكە ئۇرۇنۇشنى توختىتىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا خىتايغا تاقابىل تۇرۇشنى باشلىشى كېرەك. شى جىنپىڭ ئامېرىكا بىلەن بىرلىكتە مەۋجۇت بولۇشقا قىزىقمايدۇ. ئۇ پەقەت ئامېرىكانى مەغلۇپ قىلىشقا قىزىقىدۇ.
خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان باياناتىدا يەنە بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى ئامېرىكا بىلەن خىتاي دېپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقاندىن بېرى ۋاشىنگتوننىڭ خىتايغا قاراتقان سىياسىتى ئىزچىل ھالدا ئارىلىشىش ۋە چەكلەشنىڭ بىرىكمىسى بولۇپ كەلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن باياناتتا يەنە ئامېرىكا بىزنىڭ ئىقتىسادىمىزنى ئوچۇق ئاشكارا ھالدا يامان قىپ كۆرسەتتى دېگەن ئىبارىلەرمۇ ئورۇن ئالغان يۇقىرىدىكى بايانات ئامېرىكا سودا مىنىستىرى جىنا رەيموندونىڭ خىتاي زىيارىتىدىن كېيىنلا ئېلان قىلىنغان جىنا رەيموندو خىتاي زىيارىتىدىن كېيىن ئاخباراتلارغا قىلغان سۆزىدە خىتاي بىلەن ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلەرنى ساقلاپ قېلىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن بولسىمۇ بىراق ئۇ ئۆزى ۋە باشقا ئامېرىكا ئەمەلدارلىرىنىڭ خىتايغا قاراتقان زىيارىتىنىڭ قانداقتۇر مۇرەسسە قىلىش ياكى تەسلىم بولۇشتىن دېرەك بەرمەيدىغانلىقى ئەكسىچە ئارىدىكى ئۇقۇشماسلىقنى ئازايتىش ۋە ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن قەدەم تاشلىغانلىق بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن ئىدى ئامېرىكىدىكى گېرمان مارشال فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى خىتاينىڭ غەرب بىلەن بولغان ئۇرۇشىنىڭ ئىچكى ھېكايىسى ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى ئاندرۇ سمولنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە ئامېرىكا خىتاينى ياخشى سودا شېرىكى دەپ قارىمىسىمۇ ئەمما بۇ غايەت زور ئىقتىسادىي گەۋدە بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى ئىدارە قىلىشى كېرەككەن ئۇ بۇنىڭ يالغۇز ئامېرىكىنىڭلا مەسىلىسى ئەمەسلىكىنى بىلدۈرگەن ئۇ بىزگە ئېلخەت ئارقىلىق قايتۇرغان ئىنكاسىدا مۇنداق دېگەن ئامېرىكا ۋە شۇنداقلا باشقا ئاساسىي ئىقتىسادىي گەۋدىلەر دۇچ كەلگەن خىرىس ئورتاق ئۇ بولسىمۇ ھەرقايسى دۆلەتلەر خىتاينىڭ كۈنسايىن مۇستەبىتلىشىۋاتقانلىقى چەت ئەللەرگە قاراتقان زوراۋانلىق قىلمىشلىرىنىڭ ئاشقانلىقىدىن ئەندىشە قىسىمۇ بىراق ئۇلار يەنىلا بۇ غايەت زور ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنى ئىدارە قىلىشى كېرەك چۈنكى كونكرېت ساھەلەردىكى سودا ئالاقىسىنى ئۈزۈۋەتكىلى بولسىمۇ، ئەمما ھېچكىم ئوچۇق-ئاشكارا ئۇرۇش بولمىغان ئەھۋالدا تېخىمۇ چوڭقۇر بۇزۇلۇش خەۋپىگە تەۋەككۈل قىلىشنى خالىمايدۇ.
ئاندرېو سمولنىڭ دېيىشىچە، شۇ سەۋەبلەر تۈپەيلى بايدېن ھۆكۈمىتى خىتاينى ياخشى ئىقتىسادىي شېرىك دەپ قارىمىسىمۇ، ئۇنى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە دەپ قارايدىكەن ۋە بۇ يەردە ھەل قىلىشقا تېگىشلىك مەسىلىلەر ۋە زىددىيەتلەر يەنىلا مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدىكەن. دەرۋەقە ئامېرىكا سودا مىنىستىرى جىنا رەيموندو خىتاي زىيارىتىدىن كېيىن ئاخباراتلارغا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ ئۆزىدىن ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قاراتقان يۇقىرى پەن تېخنىكا چەكلىمىسىنى بىكار قىلىشنى تەلەپ قىلغانلىقىنى ئۆزىنىڭ بۇ تەكلىپنى رەت قىلغانلىقىنى ئېيتىپ بىز ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مۇداپىئەسىگە تاقىشىدىغان مەسىلىلەردە مۇرەسسە قىلمايمىز دېگەن جىنا رەيموندو خانىم يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەت ئەل شىركەتلىرى جۈملىدىن ئامېرىكا شىركەتلىرىگە بېسىم ئىشلىتىپ ئۇلارنى سودا مەخپىيەتلىكىنى بېرىشكە قىستىشى ۋە ھەمدە يەنە چەت ئەل شىركەتلىرىنى جاسۇسلۇق بىلەن ئەيىبلەپ ئۇلارنىڭ ئىشخانىلىرىغا باستۇرۇپ كىرىشتەك قىلمىشلىرى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنىمۇ تىلغا ئالغان ۋە ئامېرىكىلىقلار ھازىر خىتاينى مەبلەغ سېلىش ئىنتايىن قىيىن بىر يەر دەپ قارايدۇ دېگەن ئىدى US businesses want to do business here, but they need to have a predictable regulatory environment. جىنا رەيموندو خانىم ئۆزىنىڭ خىتايدىكى ئۇچرىشىشلىرىنىڭ ياخشى ئۆتكەنلىكىنى ئېيتقان بولسىمۇ، بىراق ئۇنىڭدىن دەرھال نەتىجە چىقىدۇ دەپ قارىمايدىغانلىقىنى ئىپادە قىلغان ۋە، ھەقىقىي ھەرىكەت بولامدۇ يوق، بىز ئۇنى ئالدىمىزدا كۆرىمىز، دېگەن. تەتقىقاتچى ئاندرېو سمولنىڭ دېيىشىچە، ھازىرقى ئەڭ چوڭ مەسىلە خىتايدىكى ئوچۇق ئاشكارىلىق مەسىلىسى بولۇپ ئۇنىڭ بارغانسېرى بىر قارا قۇتىغا ئايلىنىشى بارلىق دۆلەتلەر ئۈچۈن رىقابەت تەشكىل قىلماقتا ئىكەن ئۇ مۇنداق دېگەن ئوچۇق ئاشكارىلىق مەسىلىسى دۆلەتلەرنىڭ خىتاي بىلەن بولغان ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلەرنى ئىدارە قىلىشتىكى ئەڭ چوڭ رىقابىتى بولۇپ قالدى خىتاي ئىقتىسادىنىڭ كۈنسېرى زورىيىۋاتقان قارا قۇتىغا ئايلىنىشى پەقەت ئامېرىكا ئۈچۈنلا ئەمەس بەلكى باشقا دۆلەتلەر ئۈچۈنمۇ بىر مەسىلىدۇر
ئامېرىكا بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەرنى نورماللاشتۇرۇش تىرىشچانلىقىنىڭ نەتىجىسىدە بۇ يىل ئون بىرىنچى ئايدا ئامېرىكىنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇنبىرىدە پرېزىدېنت بايدېن بىلەن خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىن پىڭنىڭ يۈزتۇرانە كۆرۈشۈشى مۇمكىنلىكى پەرەز قىلىنغانىدى بىراق خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقى يۇقىرىدىكى باياناتىدا ئاخىرقى قېتىم ھىندونېزىيىنىڭ بالى ئارىلىدا ئۆتكۈزۈلگەن جې يىگىرمە دۆلەت باشلىقلار يىغىنىدا بىر ئارىغا كەلگەن ئىككى رەھبەرنىڭ ئۇچرىشىشىنى تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ بالىدىن سان فرانسىسكوغىچە كېلىشنى ھەقىقىي ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئامېرىكا سەمىمىيىتىنى يېتەرلىك كۆرسىتىشى كېرەك دېگەن ئۇلار باياناتىدا يالغۇز ترامپ ھۆكۈمىتىنىلا ئەمەس بەلكى بايدىن ھۆكۈمىتىنىمۇ ئەيىبلىگەن بۇ ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئىقتىسادىي ئايرىلىش سىياسىتىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتكەنلىكىنى تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ قالايمىقانلىشىشىنى ۋە خىتاينى مۇھاسىرىگە ئېلىشنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىۋەتكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن باياناتتا يەنە ئامېرىكىنىڭ بۇ ستراتېگىيىسى مەغلۇپ بولۇشقا مەھكۇم تارىخىي تەرەققىياتنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى ئامېرىكا تەرەپتە ئەمەس

ئامېرىكالىق تەدبىر بەلگىلىگۈچىلەر ئامېرىكانىڭ خىتاي بىلەن سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى رىقابىتىگە دۇچ كەلگەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشى ۋە دەرھال غەلىبە قىلىش ئىرادىسىنى تىكلىشى كېرەك بۇ دېگەنلىك خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئاجىزلىقىنى تېپىش ۋە ئۇنى قوللىنىشتىن دېرەك بېرىدۇ پىرېزىدېنت بايدېن دىپلوماتىيەنى دەپ قۇربان بېرىشنى ۋە رىقابەت ھەرىكىتىنى كېچىكتۈرۈشنى توختىتىشى كېرەك. مەلۇم بولۇشىچە خىتاي دائىرىلىرى شى جىنپىڭنىڭ بۇ ھەپتىنىڭ ئاخىرىدا يېڭى دېھلىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق گې يىگىرمە دۆلەتلىرى گۇرۇھى باشلىقلار يىغىنىغا قاتناشمايدىغانلىقىنى جاكارلىغان بۇ ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى خىتايدا ھاكىمىيەتنى ئۆتكۈزۈۋالغاندىن بۇيان تۇنجى قېتىم بۇنداق بىر سورۇنغا قاتناشماسلىقى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن بۇ ۋەقە شى جىنپىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ ئۆزىنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى مەسىلىلىرىنى قانداق يوسۇندا ھەل قىلىدىغانلىقى ھەققىدىكى سوئاللارنى يەنىمۇ كۈچەيتكەن

خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇلار زىيارەتتە يەرلىك دائىرىلەر بىلەن ئىشقا ئورۇنلىشىش جەھەتتىكى كەمسىتىش مەجبۇرىي ئەمگەك قاتارلىق مەسىلىلەردە تېخنىكىلىق مۇزاكىرىلەردە بولغان لېكىن ئۇلارنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارىتى ۋاقىت جەھەتتىن كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ تەنقىدىگە ئۇچرىماقتا تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر BDT خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ بىر ۋەكىللەر ئۆمىكى ئۆتكەن ھەپتە ئامېرىكا ۋە بەزى غەرب پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈز بېرىۋاتىدۇ ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى كەڭ ئومۇملاشقان دەپ قارىلىۋاتقان ئۇيغۇر رايونىدا تۇيۇقسىز زىيارەتتە بولغان ئالدىنئالا ئېلان قىلىنمىغان ۋە جىمجىت ئېلىپ بېرىلغان بۇ تۇيۇقسىز زىيارەت سابىق BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باشېلتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل بەشىنچى ئايدا ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بارغان تالاش تارتىشتىكى زىيارىتىدىن بۇيان تۇنجى قېتىم بىر BDT تەشكىلاتى ۋەكىللىرىنىڭ مەزكۇر رايوندا قايتا زىيارەتتە بولۇشى ھېسابلىنىدۇ. كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ئەينى ۋاقىتتا باچېلېتنى تەنقىدلەپ ئۇنىڭ مۇستەقىل ۋە بىتەرەپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش مۇمكىنچىلىكى بولمىغان ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولۇشى خىتاينىڭ ئۆزىنى ئاقلاش تەشۋىقاتىدىن باشقا ئىشقا يارىمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ھالبۇكى، خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتى ئەمگەك ئۆلچەملىرى باشقارمىسىنىڭ باشلىقى كورىن ۋارگا خانىم باشچىلىقىدىكى ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ بۇ قېتىمقى زىيارىتى سابىق كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى باچېلېتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئوتتۇزىنچى ئاۋغۇست ئېلان قىلىنغان شىنجاڭ دوكلاتىغا نەق بىر يىل بولغان شۇنداقلا خىتاي ئۆتكەن يىلى تەستىقلىغان خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى بىكار قىلىش ھەم چەكلەش توغرىسىدىكى ئىككى ئەھدىنامىسى بۇ يىل ئون ئىككىنچى ئاۋغۇستتىن باشلاپ رەسمىي كۈچكە ئىگە بولغان بىر ۋاقىتتا ئېلىپ بېرىلغان خىتاي خەلق قۇرۇلتىيى ئۆتكەن يىلى سەككىزىنچى ئايدا خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلى چىقارغان مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسى بىلەن مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلى چىقارغان مەجبۇرىي ئەمگەكنى بىكار قىلىش ئەھدىنامىسىنى تەستىقلىغان خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتى خىتاينىڭ بۇ ئىككى ئەھدىنامىنى تەستىقلىغانلىقىنى قارشى ئالغان بولسىمۇ لېكىن كۆزەتكۈچىلەر خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەملىك مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا بۇ ئىككى ئەھدىنامىنى تەستىقلىشىدىكى مەقسىتىگە قارىتا سوئال قويغان خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ خىتاي ئىشلىرىغا مەسئۇل مۇئاۋىن رايون دىرېكتورى سارا بروكس بەشىنچى سېنتەبىر بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا زىيارەتنىڭ بۇنىڭ بىلەن چەكلىنىپ قالماسلىقى خىتاينىڭ بيدىتې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسىنىڭ دوكلاتىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان باشقا تەۋسىيەلەرنىمۇ تولۇق ئورۇندىشىنى تەلەپ قىلدى.
سارا بروكس، مېنىڭچە بۇ زىيارەتنىڭ خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىغا نىسبەتەن مەجبۇرىيەت خاراكتېرلىك بىر ۋەزىپە ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىش مۇھىم، شۇنداقلا بۇ يەنە كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يەتتىنچى ئايدا ئېلان قىلىنغان شىنجاڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنى بىر تەرەپ قىلىش ھەققىدىكى دوكلاتىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان كونكرېت تەۋسىيە. لېكىن بىز بۇنى كاتەكچىنىڭ پەقەت بىر نۇقتىسى دەپ قارايمىز، بۇ كىشىنى ئۈمىدلەندۈرسىمۇ، لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسىنىڭ دوكلاتىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان باشقا بىر يۈرۈش تەۋسىيەلەرگە دىققەت بېرىشى ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشىغا تېخىمۇ ئەرزىيدۇ سارا بروكسنىڭ ئېيتىشىچە ئۇلار خىتاينىڭ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسى ۋە ب د ت نىڭ باشقا ئورگانلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا دائىر تەۋسىيەلىرىگە تولۇق ئەمەل قىلىشىنى كۈتىدىكەن Those recommendations range from a review of legal frameworks on national security and counterterrorism, سارا بروكس مۇنداق دەيدۇ: بۇ تەۋسىيەلەر دۆلەت بىخەتەرلىكىدىن تارتىپ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇشقىچە بولغان بىر قاتار مەسىلىلەرنىڭ قانۇنىي رامكىسىنى قايتا كۆزدىن كەچۈرۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانلارنى نىشان قىلىشتا بۇ قانۇنىي رامكىدىن پايدىلانغانلىقىنى ھۆججەتلەشتۈرگەن. ب د ت نىڭ باشقا ئورگانلىرىنىڭ تەۋسىيەلىرىنى، جۈملىدىن ئىرقىي كەمسىتىشكە خاتىمە بېرىش كومىتېتىنىڭ،

زاۋۇت كارخانىنى ئەركىن تەكشۈرۈش، بۇ زاۋۇت كارخانىلاردىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان ئىشچىلار بىلەن ئەركىن سۆزلىشىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەن ياكى ئېرىشمىگەنلىكى، ئەگەر بۇنداق بىر پۇرسەتكە ئېرىشكەن بولسا قايسى زاۋۇت كارخانىلارنى زىيارەت قىلغانلىقى ئېنىق ئەمەس. خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتى بەشىنچى ئاۋغۇست مۇخبىرىمىزغا ئەۋەتكەن يازما باياناتىدىمۇ بۇ زىيارەتنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنى، زىيارەتتە مۇزاكىرە قىلىنغان كونكرېت تېمىلارغا دائىر تەپسىلاتلارنى چۈشەندۈرمىگەن، لېكىن زىيارەتتە خىتاينىڭ قانۇنى، ۋە خىتاي تەستىقلىغان خەلقئارا ئەمگەك ئەھدىنامىسىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش جەھەتتىكى كەمسىتىش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەشكە دائىر مەزمۇنلىرىنى ئىجرا قىلىش ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە ئائىت تېخنىكىلىق مۇزاكىرىلەرنىڭ ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن باياناتتا خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتى خىتاي قانۇنلىرىنىڭ ئىجرا قىلىنىشى خىتاي تەستىقلىغان خەلقئارا ئەمگەك ئەھدىنامىسىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش ۋە كەسپىي جەھەتتىكى كەمسىتىش شۇنداقلا مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەشكە ئائىت تېخنىكىلىق مۇزاكىرىلەرنى ئېلىپ بېرىش ۋەزىپىسىنى ئاتقۇردى، دېيىلگەن لېكىن ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەمگەك ھەقلىرىنى كۆزىتىپ كېلىۋاتقان مۇستەقىل ئاممىۋى تەشكىلاتلاردىن ئىشچىلار ھوقۇقى بىرلەشمىسىنىڭ قارىشىچە خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ ھېچقانداق بىر ئاممىۋى تەشكىلات بىلەن بىرەر مەسلىھەتتە بولماي تۇيۇقسىز ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولۇشى توغرا قارار ئەمەسكەن بۇ تەشكىلاتنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك پىروگراممىسىنىڭ ماسلاشتۇرغۇچى خادىمى جەۋھەر ئىلھام بەشىنچى سېنتەبىر بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى: مېنىڭ بىلىشىمچە، مەن ئالاقىدە بولغان ھېچقانداق بىر ئۇيغۇر تەشكىلاتى ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئورگىنى بۇ زىيارەتتىن خەۋەرلەندۈرۈلمىگەن. بۇ زىيارەت پۈتۈنلەي تۇيۇقسىز بولدى. بۇ زىيارەتنىڭ ھېچكىمگە خەۋەر قىلىنماي ئېلىپ بېرىلىشىنى ئىنتايىن غەلىتە دېيىشكە بولىدۇ. مېنىڭچە، خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىغا مەسلىھەت سالماي ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولۇشى بەك توغرا قارار ئەمەس. جەۋھەر ئىلھامنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ يەردىكى ھالقىلىق مەسىلە بۇ تەشكىلاتنىڭ قانداق ۋاقىتتا ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولۇشى ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭ زىيارەتتە قانداق يول تۇتقانلىقىغا باغلىق ئىكەن.

بۇنىڭدىكى بىرىنچى شەرت ۋەكىللەر چوقۇم ئۇيغۇر ۋە قازاق قاتارلىق خەلقلەر بىلەن ئەركىن سۆزلىشەلىشى، ھۆكۈمەتنىڭ ھەرقانداق شەكىلدىكى تەسىرىسىز، ھەتتا ھۆكۈمەتنىڭ خەۋىرىسىز ئۇلار بىلەن ئالاقە قۇرالىشى كېرەك. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ مەزكۇر زىيارەتكە ئائىت خەۋەرلىرىدىكى ئۇچۇرلار ئىنتايىن چەكلىك بولۇپ، بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەردە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇي بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىيازنىڭ ۋەكىللەر ئۆمىكى بىلەن كۆرۈشكەنلىكى، ما شىڭرۇينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى رەت قىلغانلىقى تەكىتلەنگەن شىنجاڭ گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەردە قەيت قىلىشىچە ما شىڭرۇي ۋەكىللەر ئۆمىكى بىلەن كۆرۈشكەندە ئامېرىكىنى تەنقىدلەپ ئۇيغۇر رايونىدا مەجبۇرىي ئەمگەكنى بار دېيىش ئامېرىكا باشچىلىق قىلغان غەرب ئەللىرىدىكى خىتايغا قارشى كۈچلەرنىڭ توقۇغان بۆھتانى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان لېكىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ دىرېكتورى غەيۇر قۇرباننىڭ ئېيتىشىچە بۇ زىيارەت ئەمەلىيەت نۇقتىسىدىن توغرا بولمىسىمۇ ئەمما نەزەرىيە جەھەتتىن خاتا ئەمەسكەن نەزەرىيە جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقان ۋاقىتتا بۇ زىيارەت ھەقىقەتەن سىمۋول خاراكتېرلىك ۋە توغرا ئېلىپ بېرىلغان زىيارەت بولۇشى مۇمكىن يەنى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بۇ شەرقىي تۈركىستانغا قىلغان زىيارىتىدە يەنە مۇشۇ ئۇيغۇرلارنى ئۆزىنىڭ ۋەتىنىدە ئاتالمىش ئىقتىسادىي جەھەتتىن كۆتۈرۈلۈشكە، يۈكسىلىشكە يېتەكلەشتىن ئىبارەت سىياسىتىنى تەكىتلىگەن. مانا مۇشۇنداق بىر شارائىتلاردا بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى قۇل ئەمگەك مەسىلىسى ھەققىدە خىتاي ھاكىمىيىتى بىلەن سۆزلىشىش ئۈچۈن ئۇ يەرگە بارغانلىقى نەزەرىيە جەھەتتىن توغرا.
ئۇ بۇ سۆزلەرنى بەشىنچى سېنتەبىر. بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا تەكىتلىدى لېكىن غەيۇر قۇرباننىڭ ئاگاھلاندۇرۇشىچە ئەمەلىيەت نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا خىتاي ھۆكۈمىتى خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتى ۋەكىللىرىنىڭ زىيارىتىنى ئۆزىنىڭ تەشۋىقاتى ئۈچۈن ئىشلىتىپ ئۇلارنىڭ رايوندىكى خەلقلەر بىلەن ئەركىن ئۇچرىشىشىغا يول قويمايدىكەن لېكىن ئەمەلىي جەھەتتىن بۇ توغرا بولمايدۇ نېمىشقا دېگەن ۋاقىتتا

يالغان كۆرۈنۈشنى كۆرىدۇ ۋە كۆرگەن نەرسىسى ئۇ بولغاندىكىن، ئەلۋەتتە ئۇنىڭ تەرىپىنى تۇتۇشقا مەجبۇر بولۇپ قالىدىغان گەپ.
بىراق، خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىدىكى سارا برۇكسنىڭ قارىشىچە، بۇ زىيارەت خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇلارنىڭ رايوندا مۇستەقىل كۆزىتىش ئېلىپ بېرىشىنى چەكلەپ قويغان بىر ۋاقىتتا، خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ رايوندىن ئىگىلىگەن ئەھۋاللارنى قىسمەن بولسىمۇ سۆزلەش،

دوكلاتلىرىمىزنى مۇستەقىل دەلىللەشكىمۇ ئامالسىز قالدۇق. خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ بەشىنچى ئاۋغۇست رادىيومىزغا ئەۋەتكەن يازما باياناتىدا قەيت قىلىشىچە، ئەزا دۆلەتلەرنىڭ خەلقئارا ئەمگەك ئەھدىنامىسىنى تولۇق ئىجرا قىلىشىغا تېخنىكىلىق مەسلىھەت بېرىش بۇ تەشكىلاتنىڭ نازارەتچىلىك خىزمىتىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەن. باياناتتا خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلى مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ كەسىپ ۋە ئىشقا ئورۇنلىشىشتا كەمسىتىشكە خاتىمە بېرىش ھەققىدىكى بىر يۈز ئون بىرىنچى نومۇرلۇق ئەھدىنامىسىنى شۇنداقلا ئۇنىڭ يەنە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى مەجبۇرىي ئەمگەككە خاتىمە بېرىش ھەققىدىكى يىگىرمە توققۇزىنچى نومۇرلۇق ئەھدىنامىسى ۋە بىر يۈز بەشىنچى نومۇرلۇق ئەھدىنامىسىنى تەستىقلىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ھالبۇكى خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتى بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ئېلان قىلغان دوكلاتىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يولغا قويۇپ كەلگەن دۆلەت ھامىيلىقىدىكى نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش ۋە يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش پىروگراممىلىرىنى تەنقىدلىگەن رايوندا ئىشقا ئورۇنلىشىش جەھەتتىكى كەمسىتىش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئومۇميۈزلۈك مەۋجۇتلۇقى تەكىتلەنگەن ئىدى
ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدىن باشلاپ ئۇيغۇر دىيارىدا مەجبۇرىي يولغا قويۇلغان دۆلەت تىلى مائارىپى نامىدىكى خىتاي تىلى ئوقۇتۇشىدا ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان قەشقەر ۋىلايىتىدە خىتاي تىلى مائارىپىنىڭ ئەڭ قاتتىق شەكىلدە يۈرگۈزۈلۈۋاتقانلىقى ئاشكارىلانماقتا پروگراممىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا پەيزىۋات ناھىيىلىك مائارىپ ئىدارىسىنىڭ بىر خادىمى مەكتەپلەردە خىتاي تىلىدا دەرس ئۆتۈشنىڭ مۇقەررەر ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئۇيغۇر تىلى بىلىشى ھاجەتسىز چۈنكى دەرسلەرنىڭ ھەممىسى دۆلەت تىلىدا ئۆتىلىدۇ دېگەنلەرنى تەكىتلىدى بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى مۇخبىرىمىز مېھرىباندىن ئاڭلايسىلە.
قەشقەرگە ئۇرغان تېلېفونلىرىمىز داۋامىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدىن باشلاپ ئۇيغۇر دىيارىدا مەجبۇرىي يولغا قويغان دۆلەت تىلى مائارىپى نامىدىكى خىتاي تىللىق ئوقۇتۇشنىڭ كەڭ كۆلەمدە ئومۇملاشقانلىقى، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان قەشقەر ۋىلايىتىدە خىتاي تىلى مائارىپىنىڭ ئەڭ قاتتىق ۋاسىتىلەر بىلەن يۈرگۈزۈلۈۋاتقانلىقى ئاشكارىلاندى. قەشقەر تېلېۋىزىيەسىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدە ۋە خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئوتتۇزىنچى ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدە شەندۇڭ ئۆلكىسىدىن قەشقەر ۋىلايىتىگە يېتىپ كەلگەن ئۈچ يۈز يەتمىش يەتتە نەپەر خىتاي ئوقۇتقۇچىنىڭ ۋىلايەت تەۋەسىدىكى ھەر قايسى ناھىيەلەرنىڭ ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلىرىدە خىزمەتكە چۈشكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن ئىدى. قەشقەر ۋىلايەتلىك مائارىپ ئىدارىسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى چىقارغان ئۇقتۇرۇشىدا، قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ دۆلەت تىلى ئوقۇتۇش سۈپىتىنى يەنىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدىكى يېڭى ئوقۇش مەۋسۇمىدا ھەر قايسى ناھىيەلەردىكى ئوتتۇرا، باشلانغۇچ مەكتەپلەرگە خىتاي تىلىدا دەرس ئۆتىدىغان ئىككى يۈز يەتمىش ئۈچ نەپەر ئوقۇتقۇچىنىڭ قوبۇل قىلىنىدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلغان. بىز مەزكۇر ئېلاندا قالدۇرۇلغان تېلېفون ئۇچۇرلىرىغا ئاساسەن، پەيزاۋات ناھىيەلىك مائارىپ ئىدارىسىنىڭ كادىرلار بۆلۈمىگە تېلېفون قىلدۇق. تېلېفونىمىزنى ئالغان بىر خىتاي ئەر خادىم، ئۆزىنىڭ پەيزاۋات ناھىيەلىك مائارىپ ئىدارىسى كادىرلار بۆلۈمىدىن ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ ئوقۇتقۇچى قوبۇل قىلىشنىڭ ئاياغلاشقانلىقىنى، توققۇزىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ يېڭى قوبۇل قىلىنغان ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ناھىيە تەۋەسىدىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەرگە خىزمەتكە چۈشكەنلىكىنى ئېيتتى.
سەۋىيە تەلىپى ۋە نۆۋەتتە يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئوقۇتۇش سىستېمىسى ھەققىدىكى سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بېرىپ، ئۇيغۇر دىيارىدىكى بارلىق مەكتەپلەردە دۆلەت تىلىدا ئوقۇتۇشنىڭ زۆرۈرىيەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى. ئوقۇتقۇچىلار چوقۇم دۆلەت تىلىنى بىلىشى كېرەك. چۈنكى ھازىر دۆلەت تىلى مائارىپى يۈرگۈزۈلۈۋاتىدۇ. بىز ئۇنىڭدىن ئۇقتۇرۇشتا پۈتۈن مەملىكەت مىقياسىدىن ئوقۇتقۇچى قوبۇل قىلىنىپتۇ دېيىلىپتۇ. ئۇنداقتا ئۇلارغا تىل جەھەتتە يەرلىكتە قوللىنىلىۋاتقان ئۇيغۇر تىلىنى بىلىش شەرتى قويۇلامدۇ؟ دەپ سورىدۇق. ئۇ بۇ سوئالىمىزغا ناھايىتى كەسكىن ھالدا مۇنداق جاۋاب بەردى. ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئۇيغۇر تىلىنى بىلىشى ھاجەتسىز دەرسلەرنىڭ ھەممىسى چوقۇم دۆلەت تىلىدا ئۆتۈلىدۇ. ئۇنىڭ جاۋابىدىن كېيىن سۆھبىتىمىز دىيالوگ شەكلىدە تۆۋەندىكىدەك داۋام قىلدى. ھازىر مەكتەپلەرنىڭ ھەممىسىدە دۆلەت تىلى دەرس ئۆتۈلەمدۇ؟
ئەلۋەتتە ھەممە دەرسلەر دۆلەت تىلىدا ئۆتۈلۈۋاتىدۇ. مەن بۇنى بايا سىزگە دەپ بولغان ئىدىم. ئۇنداقتا ئىلگىرىكى ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلارمۇ دۆلەت تىلىدا دەرس ئۆتەمدۇ؟

ئۇلار چوقۇم ئورتاق تىل سەۋىيە دەرىجە ئىمتىھانىدىن ئۆتۈشى كېرەك
ئۇنداقتا ھازىر مەكتەپلەردىكى خىتاي ئوقۇتقۇچىلار بىلەن ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلارنىڭ نىسبىتى قانداق بولۇۋاتىدۇ بۇنى مەن ئېنىق بىلمەيمەن ئەگەر سىز بۇ ئەھۋاللارنى ئىگىلىمەكچى بولسىڭىز ئۆزىڭىز مائارىپ ئىدارىسىگە كېلىڭ مەن نەق مەيداندا بۇ مەسىلىلەرگە جاۋاب بېرىدىغان ئادەم تېپىپ بەرسەم بولىدۇ ماقۇلمۇ ئەگەر سىز يەنە ئىلگىرىلەپ ئەھۋال ئىگىلىمەكچى بولسىڭىز كادىرلار بۆلۈمىمىزگە كەلسىڭىز بولىدۇ بۇلارنى مەن ئېنىق بىلمەيمەن

مېنىڭ بۇ مەسىلىلەرگە جاۋاب بېرىشىم قولايسىز. چۈنكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ زور كۆپ قىسمى ئۇيغۇر بالىلىرى ئىكەن. ئۇلار نېمە ئۈچۈن دۆلەت تىلىدا دەرس ئاڭلىشى كېرەك؟ بۇ مەسىلىلەرگىمۇ جاۋاب بېرىش چەكلەنگەنمۇ؟
بۇلارنى مەن راستلا ئېنىق بىلمەيمەن بۇنداق ئەھۋاللارغا سىز بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن ئاندىن جاۋاب بەرسەم بولىدۇ بايا سىزگە ئېنىق ئېيتتىم بۇنداق ئەھۋاللارغا پەقەت سىز ئۆزىڭىز مائارىپ ئىدارىسىگە بىۋاسىتە كەلگەندىلا ئاندىن يۈزتۇرانە جاۋاب بەرسەك بولىدۇ پەيزاۋات ناھىيىلىك مائارىپ ئىدارىسىنىڭ خىتاي خادىمى بىلەن بولغان سۆھبىتىمىز شۇنداق ئاياغلاشتى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئەھۋال ئىگىلىشىمىز نەتىجىسىدە، قەشقەر ۋىلايەتلىك مائارىپ ئىدارىسىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بۇيان ھەر يىلى دېگۈدەك پۈتكۈل خىتاي مىقياسىدىن ئوقۇتقۇچى قوبۇل قىلىش ئېلانلىرى چىقىرىپ، خىتاي تىللىق ئوقۇتقۇچىلارنى تۈركۈم تۈركۈملەپ قوبۇل قىلىۋاتقانلىقى ئاشكارىلاندى. ھالبۇكى، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدىن باشلاپ ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇيغۇر تىلىدىكى ئوقۇتۇش پۈتۈنلەي ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ، دۆلەت تىلى مائارىپى نامىدىكى خىتايچە مائارىپ مەجبۇرىي يولغا قويۇلغاندىن بۇيان، زادى قانچىلىك ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىنىڭ مائارىپ سېپىدىن شاللاپ چىقىرىلغانلىقى ھەققىدىكى مەلۇماتلار ھازىرغا قەدەر خىتاي تاراتقۇلىرىدا ئاشكارىلانمىدى. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر دىيارىدا ئەۋجىگە چىققان زور تۇتقۇن ۋە لاگېرلارغا قاماش دولقۇنىدا، ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلار نۇقتىلىق تۇتقۇن ئوبيېكتىغا ئايلانغان. نۇرغۇنلىغان مۇنەۋۋەر ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلار تۈرمە، لاگېرلارغا قامالغان ياكى ئىز- دېرەكسىز غايىب قىلىۋېتىلگەن ئىدى. پىروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.
نۆۋەتتە تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدە ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان تۈرك دۇنياسى مەدەنىيەت ۋە سەنئەت فېستىۋالىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تەشكىللىشى بىلەن ئۇيغۇر ئۆيى ئېچىلغان. رادىيومىز مۇخبىرىنىڭ ئىگىلىشىچە فېستىۋالغا قاتناشقان ئۇيغۇر ۋەكىللىرى ئورۇنلىغان سەنئەت پروگراممىلىرى ۋە ئۇلار ئاڭلاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى فېستىۋال قاتناشقۇچىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر تۈركىيە پايتەختى ئەنقەرەنىڭ ئېتىمەسگۇت رايونىدا داۋاملىشىۋاتقان يىگىرمە بەشىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارالىق تۈرك دۇنياسى مەدەنىيەت ۋە سەنئەت فېستىۋالىدا ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ خەلقئارادىكى نۆۋەتتىكى يۈزلىنىشى خەلقئارالىق تۈرك دۇنياسى مەدەنىيەت ۋە سەنئەت فېستىۋالىنىڭ ئاساسىي تېمىسىغا ئايلاندى. مەزكۇر فېستىۋالدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مەخسۇس شەرقىي تۈركىستان ئۆيى ئېچىپ، تۈرك جامائەتچىلىكىگە ئۇيغۇرلار دۇچار بولۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن بىرلىكتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ خەلقئارادا ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرىنى ئاڭلاتماقتا. بۇ فېستىۋالغا تۈركىيەدىن قىرىق سەككىز جەمئىيەت ۋە ۋەخپە قاتناشقاندىن سىرت، ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرى ھەم باشقا تۈركىي مىللەتلەر مەخسۇس بۆلۈم ئېچىپ، ئۆزلىرىنىڭ مەدەنىيەت سەنئىتىنى نامايان قىلماقتا. ئۇيغۇرلار بۇ قېتىم بۇرۇنقى يىللاردىكىگە ئوخشىمايدىغان شەكىلدە، نۇقتىلىق ھالدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا قارىتا خەلقئارادىكى ئىنكاسلار، بولۇپمۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا باشچىلىقىدىكى رەھبەرلەرنىڭ خەلقئارادىكى پائالىيەتلىرى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن سۈرەتلەرنى ئېسىپ ئون مىڭلىغان ئادەمگە ئاڭلاتماقتا. ئون كۈن داۋاملىشىدىغان فېستىۋالدا ھەر كۈنى ئاخشام بىر قانچە ۋىلايەت بىلەن بىر تۈركىي مىللەت ۋەكىل بولۇپ ئۆزىنىڭ سەنئەت نومۇرلىرىنى كۆرسەتمەكتە. تۆتىنچى سېنتەبىر ئاخشامدىكى پائالىيەتتە ئۇيغۇر ناخشىچى ئازادجان ئۇيغۇر ناخشىلىرىنى ئورۇنلىدى ۋە سوتۇق بۇغرا قاراخان شېئىر دېكلاماتسىيە قىلدى. ئاخىرىدا قولىدا كۆك بايراق بىلەن تۈرك بايرىقىنى لەپىلدىتىپ ئۇيغۇرلارنى ئالقىشلىغان ئون مىڭلىغان كىشىگە سۆز قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىلى خەيرۇللا ئەفەندىگىل ئەپەندى تۈرك خەلقىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارغا ئىگە چىقىشقا چاقىرىپ مۇنداق دېدى. ئېتىمەسگۇت بەلەدىيەمىزىن سايگىدەغەر باشقانى سايىن ئەنۋەر دېمىرەل بەيەفەندى بۇ گۈزەل گېجەدە فۇرقان ھۆرمەتلىك ئېتىمەسگۇت رايونلۇق ھۆكۈمەت رەئىسى ئەنۋەر دېمىرەل ئەپەندى ۋە ھەرقايسى جايلاردىن كېلىپ بۇ يەرگە جەم بولغان قىممەتلىك مېھمانلار خوش كېلىپسىلەر بۈگۈن بۇ يەردە يىگىرمە بەش يىلدىن بۇيان بۇ پائالىيەتتە تۈرك دۇنياسىنى بىر يەرگە جەم قىلغان شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ دەرد ئەلەملىرىنى ئاڭلىتىشىمىزغا مەيدان ھازىرلاپ بەرگەن ئەتىمەسگۇت رايونلۇق ھۆكۈمەت رەئىسى ئەنۋەر دېمىرەل ئەپەندىگە رەھمەت ئېيتىمەن. ھۆرمەتلىك تۈرك قېرىنداشلىرىم! شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلار باشتا بارلىق تۈركىي خەلقلەر يوق بولۇش خەۋپىگە دۇچار بولماقتا. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن تارتىپ

ئەگەر بۇ ھەقتە مەلۇمات ئېلىشنى خالىساڭلار، فېستىۋال مەيدانىدىكى شەرقىي تۈركىستان ئۆيىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىڭلار. ئارقىدىن يىگىرمە بەش يىلدىن بۇيان خەلقئارالىق تۈرك دۇنياسى مەدەنىيەت ۋە سەنئەت فېستىۋالى ئۇيۇشتۇرۇپ كېلىۋاتقان ئەتىمەسگۇت رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ رەئىسى ئەنۋەر دېمىرەل ئەپەندى سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى، جىۋارىدا سويداشىمىز بار، ئوردا ياشىغان ئىنسانلارنىڭ سورۇنلارى ۋە سىقىنتىلارى بار ۋە ئونلارلا ئىلگىلى. بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى دەيدىغان بىر مەسىلىمىز بار. ئۇ خەلق دوچار بولۇۋاتقان قىيىنچىلىقلار بار. بۇ ھەقتە خەيروللا ئەپەندىگىل ئەپەندى بەزى نەرسىلەرنى دېدى. بۇ دېگەنلىرى شەرقىي تۈركىستاندا بولۇۋاتقانلارنىڭ ئاز بىر قىسمى. بۇلارنى كۆرۈشىمىز، قەلبىمىزدە ھېس قىلىشىمىز كېرەك، تۈركلەر بىلەن ئۇيغۇرلار بىر مىللەت، ئۇلارنىڭ دەردى بىزنىڭمۇ دەردىمىز، بىز ئۇلارنىڭ دەردىنى ئورتاقلىشىپ ئازايتىشقا تىرىشىشىمىز كېرەك. بىز ھەر دائىم شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ يېنىدا ئىكەنلىكىمىزنى قايتا تەكرارلىماقچىمەن. ئۇلار ئۈچۈن قولىمىزدىن كەلگەننى قىلىمىز. ئارقىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپى رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇلخەمىت ئەپەندى ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن ئەنۋەر دېمىرەلگە رەھمەت ئېيتىپ، خاتىرە بۇيۇملىرى تەقدىم قىلدى. بۇلاردىن سىرت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يەنە مەزكۇر فېستىۋالدا ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى، مەدەنىيەت سەنئىتى، ئۇيغۇرلار توغرىسىدا تەييارلىغان دوكلاتلار، نەشر قىلدۇرغان كىتابلار، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان بېسىملىرى ۋە قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرى insan hakları depsendicilikleri ve her kaysi devletlerde elip berilevatkan paliyetleri eksettirilgen süretlerini körgezme kıldı. Abdurişit Abdülhamet Efendi bu paliyetki siyasi yollar parlament azaları ve ammavi teşkilat mesullerinden bulup ئون مىڭلىغان كىشىنىڭ ئىشتىراك قىلغانلىقىنى، ئەھمىيەتلىك پائالىيەت بولغانلىقىنى بايان قىلدى.
بۇ پائالىيەتكە نۇرغۇنلىغان سىياسىي پارتىيىلەرنىڭ تەمسىلچىلىرى، بيۇروكراتلار ۋە ئۇنىڭدىن باشقا كۆپلىگەن ئاممىۋى تەشكىلاتنىڭكى رەئىس ۋە تەمسىلچىلىرى قېتىلغان بۇ ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ۋە تېلېۋىزىيوندىنمۇ نەق مەيداندا بېرىلگەن ۋە بۇنىڭغا ئون مىڭلىغان كىشىنىڭكى قېتىلغان ناھايىتى داغدۇغىلىق بىر پائالىيەت بولۇپ ئۆتتى. شۇ پائالىيەتنىڭكى بىرىنچىسىدىن يىگىرمە بەشىنچىسىگىچىلىك بولغان ئارىلىقتا ئۈزلۈكسىز بۇ پائالىيەتكە قاتنىشىپ كېلىۋاتقان خەيرۇللا ئەپەندىگىل ئابىمىز ئاكىمىز، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى ۋەكىلى، بەلەدىيە رەئىسىگە ئۇيغۇر دوپپىسى ۋە شەرقىي تۈركىستان بايرىقىنى تەقدىم قىلدى. ئۇزۇن يىللاردىن بېرى ئىزچىل ھالدا بۇ پائالىيەتكە قاتنىشىپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ باش كاتىپى ئابدۇلخەمىت قاراخان ئەپەندى بۇ پائالىيەتتە كۆپ ساندا كىشىگە جازا لاگېرلىرى، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئاڭلىتىلغانلىقىنى، بۇ فېستىۋالنىڭ TRT ئاۋاز، بەنگۈتۈرك تېلېۋىزىيەسى قاناللىرىدىن نەق مەيداندىن تارقىتىلغانلىقىنى، شۇڭا ئۈنۈمىنىڭ ناھايىتى زور بولغانلىقىنى بايان قىلدى. بۇ فېستىۋال ۋە ئون نەچچە كۈندىن بۇيان تۈركىيەنىڭكى دۆلەتلىك تېلېۋىزىيە قاناللىرىدا، گېزىت ژۇرناللىرىدا ۋە شەخسىي تېلېۋىزىيە قاناللىرىدا كۆپلەپ تارقىلىپ كەلدى. ھەم شۇنىڭلا ھەر كۈنى ئون نەچچە مىڭلىغان تۈركلەر كېلىپ بۇ فېستىۋالغا قاتنىشىپ، ئۇيغۇرلارنىڭكى مەدەنىيىتىدىن، سەنئىتىدىن ۋە ھازىرقى ئەھۋالىدىن خەۋەر تېپىۋاتىدۇ. مۇشۇ مەنىدىن ئېيتقاندا بۇ فېستىۋال بىز ئۇيغۇرلار ئۈچۈنمۇ ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئېتىمەسگۇت پايتەخت ئەنقەرەنىڭ بىر رايونى بولۇپ، توققۇزىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن ئونىنچى كۈنىگىچە داۋاملىشىدىغان بۇ فېستىۋالغا قىرغىزىستان، ئەزەربەيجان، قازاقىستان، ئۆزبېكىستان، تۈركمەنىستان، شىمالىي سىپرۇس تۈرك جۇمھۇرىيىتى قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسى ئىشتىراك قىلماقتا. ئىراق تۈركمەنلىرىگە، گرېتسىيەدىكى تۈركلەرگە، قىرىم تاتارلىرىغا ۋاكالىتەن ئۇلارنىڭ تۈركىيەدىكى تەشكىلاتلىرى بۇ فېستىۋالغا قاتناشماقتا. بۇ تۈركىي مىللەتلەر ئون كۈن بويىچە ئۆز تارىخى، سەنئىتى، مەدەنىيىتى، ئۆرپ-ئادەتلىرى ۋە دۇچار بولۇۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى تونۇشتۇرىدۇ. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. خىتاي دائىرىلىرى يېقىندا خىتاينىڭ خەۋپسىزلىكنى باشقۇرۇش ۋە جازالاش قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش ھەققىدە ئاممىنىڭ پىكرىنى ئېلىش ھەرىكىتىنى باشلىغان ئۇنىڭدىكى بىر قىسىم ماددىلار خىتاي پۇقرالىرى ئارىسىدىمۇ كۈچلۈك ئەندىشىگە سەۋەب بولغان ئۇنداقتا خىتاينىڭ خەۋپسىزلىكنى باشقۇرۇش ۋە جازالاش قانۇنى قاتارلىق قانۇنلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى نېمە رادىيومىز ئوبزورچىسى ئاسىيە ئۇيغۇر خانىم بۇ ھەقتە مۇلاھىزە يۈرگۈزدى. تۆۋەندە بۇ مۇلاھىزە ئوبزورغا دىققەت قىلغايسىلەر. ئوبزوردىكى كۆز قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە. خىتايدا غۇلغۇلا قوزغىغان ئىككى قانۇن ۋە بۇ قانۇنلارنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن بولغان ئالاقىسى. جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنى ۋە خەۋپسىزلىكنى باشقۇرۇش ۋە جازالاش قانۇنىنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن ئالاقىسى بارمۇ؟ خىتاينىڭ نوپۇزلۇق ھۆكۈمەت تور بەتلىرىدە يېقىندا خەۋپسىزلىكنى باشقۇرۇش ۋە جازالاش قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش ھەققىدىكى ئاتالمىش ئاممىنىڭ پىكرىنى ئېلىش تەشۋىقاتى تارقىلىش بىلەن خىتايلار ئارىسىدا ھەر خىل مۇنازىرىلەرگە سەۋەب بولدى خىتاينىڭ ئاتالمىش خەۋپسىزلىكنى باشقۇرۇش ۋە جازالاش قانۇنى خىتاي تەۋەسىدە ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان بولسىمۇ يېقىندا بۇ قانۇنغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش تەشۋىقاتىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى خىتاي پۇقرالىرى ئارىسىدا كۈچلۈك ئەندىشە قوزغىغان تېخى ئەمدىلا بېسىققان ئاتالمىش جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش دولقۇنىدىن كېيىن مەزكۇر قانۇنغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش تەشۋىقاتىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى كىشىنى ئويلاندۇرماي قويمايدۇ مەزكۇر قانۇننىڭ ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈلگەن سىناق نۇسخىسىنىڭ ئوتتۇز تۆتىنچى ماددىسىدا جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مىللىي روھىنى سۇندۇرۇپ كۆڭۈلنى يېرىم قىلىدىغان كىيىم كېچەكلەرنى كىيگەن بەلگىلەرنى ئىشلەتكەنلەر جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مىللىي روھىنى سۇندۇرىدىغان تەشۋىقاتلاردا بولغان بۇيۇملارنى ئىشلەتكەنلەر ۋە گەپ سۆزلەرنى قىلغانلارغا جەرىمانە قويۇش ياكى تۇتۇپ تۇرۇش جازاسى بېرىلىدۇ ناملىق بەلگىلىمە كىشىگە ئىختىيارسىز ھالدا ئۇيغۇر ئېلىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان يۈرگۈزۈلگەن دىنىي ئەسەبىيلىكنىڭ يەتمىش بەش خىل ئىپادىسى نامىدا ئۇيغۇرلارنىڭ زور كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىنىپ لاگېرلارغا قامىلىش قىسمەتلىرىنى ئەسلىتىدۇ ئەينى چاغدا ئۇيغۇرلار ھەتتا ئاي يۇلتۇزلۇق بەلگە بار كىيىملەرنى كىيگەنلىكى ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم دەپ سالاملاشقانلىقى نىكاھلانغانلىقى ئەرەبچە كىتابلارنى ئوقۇغانلىقى ساقلىغانلىقى تېلېفونىدا ئەرەبچە سالام سائەت سۆزلىرى ئىپادىلىرى بولغانلىقى سەۋەبلىكلا دىنىي ئەسەبىيلىك بىلەن ئەيىبلىنىپ تۈرمە ۋە لاگېرلارغا قامالغان ئىدى يىللاردىن بۇيان گەرچە خىتاي مۇستەملىكىسى ئاستىدىكى ئۇيغۇرلار ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان بولسىمۇ ئەمما خىتاي پۇقرالىرىغا نىسبەتەن چېگرادىن كىرىپ چىقىش ئۇيغۇرلارغا قارىغاندا مۇتلەق ئەركىنلىككە ئىگە دەپ قاراشقا بولاتتى ئەمما مەزكۇر قانۇنغا تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەندىن كېيىن بولسا خىتاي پۇقرالىرىنىڭ بىخەتەرلىكىمۇ چەت ئەلگە چىققانلىقى چەت ئەللىكلەرچە ياسانغانلىقى چەت ئەل مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەتكەنلىكى ياكى بىرەر ئېغىز گەپ سۆزنى خاتا قىلىپ قالغانلىقى سەۋەبلىك تەھدىتكە ئۇچرىشى مۇمكىن يەنە تېخى ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتىپ قويغانلىقى ئۈچۈن ئېغىر ئىقتىسادىي تۆلەمگە قېلىشى ياكى تۈرمىگە قامىلىشى مۇمكىن يەنىمۇ ئىنچىكىرەك كۆزىتىدىغان بولساق، ئۇيغۇر ئېلىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئاتالمىش دىنىي ئەسەبىيلىكنىڭ يەتمىش بەش خىل ئىپادىسى ئېلان قىلىنىشتىن خېلى بۇرۇنلا، خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە تۈزىتىش كىرگۈزمەكچى بولغان بىخەتەرلىكنى باشقۇرۇش ۋە جازالاش قانۇنى بىلەن كۆپ پەرقى بولمىغان بىر يەرلىك نىزام ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان. يەنى بۇ يەرلىك نىزامنىڭ ئىسمىمۇ جەمئىيەت بىخەتەرلىكىنى ئۇنىۋېرسال باشقۇرۇش نىزامى دېيىلگەن. مەزكۇر نىزام ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلىدىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان بولۇپ، نىزامنىڭ مەزمۇنىدىن قارىغىنىمىزدا، ئاتالمىش ئۈچ خىل كۈچلەر بولسا دۆلەت بىخەتەرلىكىنىڭ ئەڭ چوڭ دۈشمىنى دەپ ئېنىقلىما بېرىلگەن. شۇنداقلا مەزكۇر نىزامدا باشتىن ئاخىرى ئۈچ خىل كۈچلەرگە قارشى تۇرۇشقا ئالاقىدار بەلگىلىمىلەر بېكىتىلگەن. تېخىمۇ ھەيران قالارلىقى پۇقرالارنىڭ ھۆكۈمەتكە ماسلىشىپ ئۈچ خىل كۈچلەرنى ئېنىقلاش پاش قىلىش قاتارلىق نۇرغۇن بەلگىلىمىلىرىمۇ نۆۋەتتىكى ئاتالمىش جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنىدىكى بەلگىلىمىلەر بىلەن ئوخشىشىپ كېتىشىدۇر گەرچە يەرلىك نىزاملار بىلەن دۆلەت قانۇنى ئارىسىدا زور پەرق بولسىمۇ ئەمما خىتايدەك بىر دۆلەتتە چىقىرىلىدىغان قانۇنلارنىڭ ئالدى بىلەن ئۇيغۇر ياكى تىبەت قاتارلىق دۆلەت بىخەتەرلىكىگە تەھدىت ئېغىر دەپ قارالغان رايونلاردا ئالدىن سىناق قىلىنىدىغانلىقى نۇرغۇن كىشىلەرگە سىر ئەمەس ئەلۋەتتە بۇ ۋەجىدىن خىتايدا غۇلغۇلا قوزغىغان يۇقىرىقى ئىككى قانۇننىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا يولغا قويۇلغان يۇقىرىقى ئىككى نىزام بىلەن مەلۇم ئالاقىسىنىڭ بارلىقىنى رەت قىلالمايمىز چۈنكى ئۇيغۇر دىيارىدا ئېلىپ بېرىلغان پۈتۈن خەلقنىڭ قەسەميادى نامىدىكى ئۈچ خىل كۈچلەردىن چەك چېگرانى ئايرىپ مەيدانىنى بىلدۈرۈش ھەرىكىتى بولسۇن ياكى نۆۋەتتە تەشۋىق قىلىنىۋاتقان پۈتۈن خەلق جاسۇسلارنى تۇتۇش ھەرىكىتى بولسۇن ماھىيەت جەھەتتە پەرقلەنمەيدۇ دېمەك ئۇيغۇرلارنى ئۈچ خىل كۈچ كاتېگورىيىسىگە ئايرىپ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىشتا خىتاي خەلقىنىڭ بۇ جىنايەتكە سۈكۈت قىلىشى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ يېقىنقى يىللاردا دىنىي ئېتىقادى مىللىي كىملىكىدىن ئاستا ئاستا ۋاز كېچىش ۋە تەدرىجىي خىتايلىشىشنى قوبۇل قىلىشقا يۈزلىنىشنىڭ كەينىدە يۇقىرىقىدەك خەلق ئارقىلىق خەلقنى ئىدارە قىلىشتەك سىياسىي تاكتىكىنىڭ مۇھىم رول ئوينىغانلىقىنى ھېس قىلىشقا بولىدۇ. جاسۇسلۇق قىلمىشى ئاساسەن خىتاينىڭ دۆلەت مەخپىيەتلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ماھىيىتىنى يوشۇرۇش بولسا خىتاي ئۈچۈن نۆۋەتتىكى ئەڭ مۇھىم ۋە ئەڭ چوڭ دۆلەت مەخپىيەتلىكى ھېسابلىنىدۇ. شۇنداقلا بۇ مەخپىيەتلىكنىڭ خەلقئاراغا ئاشكارىلىنىشى ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ ھاكىمىيەت بىخەتەرلىكىگە ئەڭ ئېغىر تەھدىت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىمۇ تەبىئىي. ئۇ ھالدا ئۇيغۇرلار باشتىن كەچۈرۈپ كېلىۋاتقان قىسمەتلەرنىڭ خىتاي رايونلىرىدىمۇ ئومۇملىشىشى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ خىتاي پۇقرالىرىنىڭمۇ بېشىغا كېلىدىغانلىقىنى بىلدۈرەمدۇ؟ خىتاي مەسىلىسىنى كۆزىتىپ كېلىۋاتقان بىر قىسىم ئانالىزچىلار ياكى كۆزەتكۈچىلەر يېقىندىن بۇيان دەرۋەقە بۇ خىل ئەندىشىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا باشلىدى. چۈنكى ئۇيغۇرلار يېقىنقى يىللاردا باشتىن كەچۈرگەن بىيولوگىيەلىك ئۇچۇرلىرىنىڭ يىغىۋېلىنىشى كەڭ كۆلەملىك نازارەت سىستېمىسى كوپىراتىپ تۈزۈمى قاتارلىق تۈرلۈك ھادىسىلەرنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىگە كېڭەيگەنلىكى ئاشكارىلانغانىدى دەرۋەقە بۇ خىل سىياسەتلەرنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىگە كېڭىيىشى ھەر خىل قىياسلارغا سەۋەب بولسىمۇ ئەمما بۇ ئىككى مەسىلىنىڭ ئارىسىدا بىر قىسىم پەرقلەرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى كۆرۈپ يېتىشىمىز تەس ئەمەس ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئاتالمىش ئۈچ خىل كۈچ نامىدا ئۇيغۇرلارنى كاتېگورىيەلەشتۈرۈپ خىتاي جەمئىيىتىدە دۈشمەن ئوبرازىنى يارىتىش يېتىم قالدۇرۇشتىن كېيىن ئۇيغۇرلارنى يىلتىزىدىن يوقىتىش ۋە خىتاي مىللىتىگە سىڭدۈرۈۋېتىشنى مەقسەت قىلىپ ئېلىپ بېرىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقتۇر ئەمما بۇ جەرياندا ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلگەن بىر قىسىم سىياسەتلەرنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىگە كېڭىيىشىنى بولسا پەقەت ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى خەلقئارادىن يوشۇرۇش ئۈچۈن قوللانغان خەۋپنىڭ ئالدىنى ئېلىش تاكتىكىسى دەپ قاراشقا بولىدۇ چۈنكى شى جىنپىڭ يېقىندا ئافرىقىدىكى كېسەك دۆلەتلەر يىغىنىدىن كېيىن ئۈرۈمچىگە بارغاندا خىتاينىڭ قۇدرەت تېپىشىدا شىنجاڭنىڭ رولى مۇھىملىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن يەنى بۇ دېگەنلىك ئاتالمىش قۇدرەتلىك خىتاي دۆلىتى قۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى شىنجاڭدا دېگەنلىك بولۇپ ئۇيغۇرلارنى بويسۇندۇرۇشنىڭ ئۆزى شى جىنپىڭ ئېيتقان دۆلەتنىڭ قۇدرەت تېپىشىغا مۇناسىۋەتلىك بولغان چوڭ ئىش ھېسابلىنىدۇ. كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا، ئۇيغۇرلارنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن يوقىتىش ۋە بۇ جىنايەتنى خەلقئاراغا جۇڭگوچە ئۇسلۇبتا زامانىۋىلاشقان يېڭىچە دۆلەت قۇرۇش ئۇسۇلى قىلىپ كۆرسىتىشتە شىنجاڭ مەسىلىسىنىڭ قانداق ھەل قىلىنىشى ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ. بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا، مەيلى خىتاينىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش بولسۇن ياكى خەۋپسىزلىكنى باشقۇرۇش ۋە جازالاش قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈشلىرى بولسۇن، ئوخشاشلا بىرلا مەقسەت ئۈچۈن، يەنى ئۇيغۇرلار ئۈستىدە يۈرگۈزگەن جىنايەتلىرىنى داۋاملىق تۈردە يوشۇرۇپ قېلىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغانلىقىدا شەك يوق.